ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ບັດນີ້ ລັດຖະບານຕ່າງໆທັງຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກນີ້ກຳລັງຕໍ່ສູ້ການທີ່ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຄືນໃໝ່ ໃນປະເທດອີຕາລີ ການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຖືກປະຊາຊົນຕໍ່ຕ້ານ ລັດຖະບານອີຕາລີ ຮັບຮູ້ເອົາວິທີການຕ່າງໆ ສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດທີ່ມີບັນຫາທີ່ສູນເສຍເງິນຄຳເຖິງ 9,000 ລ້ານໂດລາ

ໃນຫຼາຍນະຄອນໃນປະເທດອີຕາລີ ປະຊາຊົນປະທ້ວງຂຶ້ນສອງມື້ ເພື່ອເທຖອກຄວາມບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃສ່ວິທີການອັນລ່າສຸດຂອງປະເທດອີຕາລີ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ຜາຍຂະຫຍາ ຍໂຕຂອງໂຄວິດ-19 ການຕ້ອງຫ້າມທີ່ຖືກບັນຍັດອອກມາໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ຈະຍືດຍາວເຖິງເດືອນໜຶ່ງ ອັນມີດ້ວຍໃຫ້ຮ້ານອາຫານ ແລະ ກາເຟປິດທຸລະກິດກ່ອນເວລາປິດ ປິດໂຮງພາບພະຍົນ Gyms ແລະ ສະລອຍ ນ້ຳ ທາງການສາທາລະນະສຸກອີຕາລີຢັ້ງຢືນວ່າ ທົ່ວປະເທດອີຕາລີ

ຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆຂຶ້ນ ປະເທດອີຕາລີຮັບຮູ້ເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອອັນໜຶ່ງເພື່ອຄ້ຳຈູນທຸລະກິດທີ່ຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍວິທີການການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ວິທີການຕ່າງໆນັ້ນຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳເກືອບ 9,000 ລ້ານ ໂດລາ ອັນມີດ້ວຍໃຫ້ຢືມເງິນ ຫຼຸດພາສີ ໃຫ້ກອງເງິນເພີ່ມສຳລັບຄົນທີ່ຕົກວຽກຕົກການຊົ່ວຄາວ ໃນປະເທດເນເທີແລນ ກ່ອນນີ້ມີລັອກດາວບໍ່ເຕັມສ່ວນເປັນເວລາ 4 ສັບປະດາ ແມ່ນວ່າລັອກດາວນັ້ນກໍຄົງມີຢູ່ຕໍ່ ໄປຈົນຮອດເດືອນທັນວາປີນີ້ 2020 ໃນນັ້ນ ບາທຸກອັນ ທຸກຫົນແຫ່ງ ແລະ ຮ້ານອາຫານຖືກປິດໄວ້ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ມາກມາຍແທ້ໆຂຶ້ນ ໃນປະເທດເນເທີແລນ ຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນ ວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດເນເທີແລນ ທະວີຂຶ້ນ 22 ເປີເຊັນ ໃນສັບປະດາກ່ອນນີ້ ໂຮງພະຍາບານຂອງລັດຖະບານເນເທີແລນ ຄືພະແນກ ICU ດູແລປິ່ນປົວຄົນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ມາກມາຍແທ້ໆຢູ່ແລ້ວ ບັດນີ້ແມ່ນເຖິງ ຂັ້ນເອົາຄົນປ່ວຍຍ້ອນໂຄວິດ-19

ແບບເຕັມສ່ວນຢູ່ ໃນປະເທດສະເປນ ທ່ານໝໍ ເປັນຄັ້ງແລກໆ ຕໍ່ແຕ່ 25 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຢຸດເຮັດວຽກເຮັດການ ຕໍ່ຕ້ານສິ່ງໜຶ່ງທີ່ພວກເພິ່ນເວົ້າວ່າ ແມ່ນການເຮັດວຽກເຮັດການແບບຕ່ຳຕ້ອຍ ແລະ ລະບົບສາທາລະນ ະສຸກທີ່ອ່ອນແອ ນີ້ແມ່ນການຢຸດງານປະທ້ວງ 24 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍທີ່ວ່າທາງໂຮງພະຍາບານ ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຖືກແຕະຕ້ອງຍ້ອນ ເພາະທາງການຕ່າງໆສັ່ງໃຫ້ມີພະນັກງານເຮັດວຽກເຮັດການພຽງແຕ່ 80 ເປີເຊັນຢູ່ແລ້ ວ ແລະ ມີການຮັບຮູ້ວ່າໂຄວິດ-19 ແຜ່ຜາຍ 100 ເປີເຊັນ ທ່ານໝໍຄົນໜຶ່ງເວົ້າວ່າ We think the situation is untenable. We say, yes to a public health system, but not at the expense of the dignity and quality of life of health professionals.
ຕົນເຂົ້າຮ່ວມພະນັກງານສາທາລະນະສຸກອື່ນໆ ຢຸດງານປະທ້ວງຢູ່ດ້ານນອກຂອງສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ ປະເທດເມັກຊິໂກ ປະກາດໄວ້ອາໄລຄົນທີ່ຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເປັນເວລາ 3 ມື້ ຮອດວັນທີ 2 ເດືອນ 11 ສາກົນ 2020 ແລະ ມີ Day of the Dead ຮອດວັນທີ 2 ທັນວາ ເດືອນ 11 ສາກົນດ້ວຍ ທົ່ວໄປແລ້ວປະເທດເມັກຊິໂກ

ຈະເປັນມື້ເປັນວັນໄວ້ອາໄລຄົນຕາຍນັ້ນ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຍານາງ ເມລາເນຍ ທຣຳ ພັນລະຍາຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດນັລ ທຣຳ ໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ ສຳລັບການເລືອກ ຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ພຶດສະຈິກາ 2020 ນີ້ ຍານາງ

ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວບໍ່ຫຼຸດ 8,856,413 ຄົນ ຕາຍໄປແລ້ວ 227,685 ຄົນ ຟື້ນດີຄືນໄດ້ 3,518,140 ຄົນ ແລະ ຍັງເປັນຢູ່ມີ 5,110,588 ຄົນ

ບາຣັກ ໂອບາມາ ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ວິພາກວິຈານປາມໂຈມຕີວ່າ ໂດນັລ ທຣຳ ເຫັນວ່າ ຄົນຈູ່ໂຈງໃສ່ໂຄວິດ-19 ເກີນໄປ ໂດນັລ ທຣຳ ຕິຕຽນ ໂຄວິດ ໂຄວິດ ໂຄວິດ ໂດນັລ ທຣຳ ຢ້ານລື່ນຢ້າ ນເຫຼືອກັບການລາຍງານຂ່າວຂອງວົງການຂ່າວຕ່າງໆ ວ່າຊັ້ນ ອັນວ່າປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 23 ຄົນ ໂດຍບໍ່ມີຈັກຄົນຕາຍ ຍ້ອນ ແຕ່ບັດນີ້ມີອີກລາຍໜຶ່ງເປັນເພີ່ມຂຶ້ນ ກັບກາຍເປັນຄົນທີ 24 ທີ່ເປັນນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ກັບມາຈາກປະເທດຣັດເຊຍ
ເຟສບຸກຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ